قەدىرلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار يۇقىرىدا ئاڭلىتىشىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار تۆۋەندە دىققىتىڭلار تەپسىلىي مەزمۇنلاردا بولسۇن بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ خەۋەرلەرنى ئىرادە تەييارلىغان
خىتاينىڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدا تارقىتىلغان خەۋەردىن قارىغاندا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىنى تەمىنلىگەن ئومۇمىي توك مىقدارى يەتتە يۈز قىرىق مىليارد سەككىز يۈز مىليون كىلوۋات سائەتكە يەتكەن مەلۇم بولۇشىچە بۇ پۈتۈن خىتايدىكى بىر مىليارد تۆت يۈز مىليون ئادەم ئىككى يۈز ئوتتۇز كۈن ئىشلىتەلەيدىغان توك مىقدارىنى كۆرسىتىدىكەن ھەمدە يەنە ئىككى يۈز يىگىرمە تۆت مىليون توقسەن مىڭ توننا ئۆلچەملىك كۆمۈرنى كۆيدۈرگەنگە باراۋەر ئىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلدىن باشلاپ غەربنىڭ توكىنى شەرققە يەتكۈزۈش ستراتېگىيىسىنى يولغا قويۇپ ئون ئۈچ يىلدىن كېيىن ئۇيغۇر ئېلى خىتاي ئۆلكىلىرىنى توك بىلەن تەمىنلەيدىغان ئەڭ چوڭ ئېلېكتر ئىستانسىسىغا ئايلانغانىدى مەلۇم بولۇشىچە غەربنىڭ توكىنى شەرققە يەتكۈزۈش پىلانىدىكى ئېلېكتر ستانسىلىرىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى كۆمۈر ئېلېكتر ستانسىسى بولۇپ مۇھىتنى قوغدىغۇچىلار بۇنچىلىك كۆپ توك ئىشلەپچىقىرىشتا سەرپ قىلىنىدىغان كۆمۈر سەرپىياتىنىڭ ھاۋا سۇ ۋە ئېكولوگىيىلىك مۇھىتنى تېخىمۇ ئېغىر بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرۇپ كەلگەن دەرۋەقە يۇقىرىدىكى خەۋەردىمۇ خىتاي ئۆلكىلىرىگە توشۇلغان بۇ يەتتە يۈز قىرىق مىليارد سەككىز يۈز مىليون كىلوۋات سائەت توكنىڭ پەقەت ئوتتۇز پىرسەنتىنىڭ يېشىل ئېنېرگىيە ئىكەنلىكى قەيت قىلىنغان خەۋەردە يەنە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ كۆمۈر شامال قۇياش ئېنېرگىيەسى قاتارلىق ئېنېرگىيە بايلىقى بويىچە خىتاينىڭ مۇھىم ئۇنىۋېرسال ئېنېرگىيە بازىسى ئىكەنلىكى تەكىتلىنىپ ئېنېرگىيە يەتكۈزۈش قۇرۇلۇش تۈرلىرىنىڭ داۋاملىق تاماملىنىۋاتقانلىقى تىلغا ئېلىنغان

كېڭەش پالاتا ئەزالىرىنىڭ مەزكۇر خېتىدە ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر رايونىدىكى باشقا مۇسۇلمان خەلقلەرگە يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەم ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنىڭ ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقانلىقى ئەسكەرتىلگەن ئۇنىڭدا بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇرنىڭ ھېلىھەم لاگېرلاردا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقى دىنىي ئېتىقادىنىڭ دەپسەندە قىلىنىۋاتقانلىقى ۋە رايوندىكى مەدەنىيەت ئىزلىرىنىڭ يوقىتىلىش خەۋپىگە دۇچ كېلىۋاتقانلىقى بايان قىلىنغان ئۇلار خېتىدە يەنە ئانتونى بىلىنكېندىن تۆت يىلدا بىر قېتىم كېلىدىغان بۇ قەرەلىك باھالاش پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ خىتاي ھۆكۈمىتىدىن پروففېسسور راھىلە داۋۇت گۈلشەن ئابباس ئىلھام توختى مەمەت ئابدۇللا قاتارلىقلارنى شۇنداقلا ئامېرىكىدىكى مەمەتجان جۈمە بەھرام سىنتاش ۋە ئادالەت سابىتلارنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنىڭ مەسىلىسىنى كۆتۈرۈپ چىقىشىنى تەلەپ قىلغان

ھالبۇكى يۇقارقى كېڭەش پالاتا ئەزالىرى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېنغا يازغان خېتىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزى قول قويغان خەلقئارا ئەھدىنامىلەرگە قايتا قايتا خىلاپلىق قىلىۋاتقانلىقىنى ئەگەر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەسىرىنىڭ كېڭىيىشىگە يول قويۇلغان تەقدىردە خەتەرلىك ئاقىۋەت كېلىپ چىقىدىغانلىقىنى ئەسكەرتكەن كېڭەش پالاتا ئەزالىرى خېتىدە يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكا پۇقرالىرى تىبەتلەر ۋە خوڭكوڭلۇقلارغا تۇتۇۋاتقان مۇئامىلىسىنىمۇ تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە قارشى تۇرۇش ئۈچۈن تىنىمسىز خىزمەت قىلىۋاتقان جەۋھەر ئىلھام ئەركىنلىك تەشەببۇسچىسى مۇكاپاتىغا لايىق كۆرۈلگەن بۇ مۇكاپات خەلقئارادىكى قۇل ئەمگىكىگە قارشى تۇرۇش خىزمەتلىرىدىكى نوپۇزلۇق تەشكىلاتلارنىڭ بىرى بولغان ئەركىنلىك بىرلەشمىسى تەشكىلاتى تەرىپىدىن تەسىس قىلىنغان ئۇلار مۇكاپات ھەققىدىكى ئۇقتۇرۇشىدا جەۋھەر ئىلھامنىڭ خىزمەتلىرىگە يۇقىرى باھا بېرىپ مۇنداق دېگەن جەۋھەر ئىلھامنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىنى تۈگىتىش يولىدا بوشاشماي كۆرسىتىۋاتقان تىرىشچانلىقى ئەسلىدە خىتايدا بۆلگۈنچىلىك جىنايىتى بىلەن ئەيىبلىنىپ مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان دادىسى ئۇيغۇر ئالىمى ئىلھام توختى ئۈچۈن قىلغان پائالىيىتى بىلەن باشلانغان گەرچە جەۋھەر دادىسىنى قۇتقۇزۇش مەقسىتىگە يېتەلمىگەن بولسىمۇ ئەمما ئۇنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى ھەققىدىكى خىزمەتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىگە بېسىم پەيدا قىلدى ئەركىنلىك بىرلەشمىسى تەشكىلاتى يەنە مۇنداق دېگەن جەۋھەر ئىلھامنىڭ مۇرەككەپ ۋە كەڭ كۆلەملىك ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك سىستېمىسى ھەققىدە تەييارلىغان يۇقىرى سەۋىيەلىك دوكلاتلىرى ۋە پائالىيەتچىلىكى خەلقئارادا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بۇلغانغان مەھسۇلاتلارنىڭ ئىمپورت قىلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا يەنىمۇ قاتتىق تەدبىرلەرنىڭ چىقىرىلىشىغا تۈرتكە بولدى جەۋھەر ئىلھام بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان تۆتىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى بېيجىڭدا تۇغۇلغان بولۇپ باشلانغۇچ تولۇقسىز ۋە تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپلەرنى بېيجىڭدا ئوقۇغان ئۇ ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى دادىسى ئىلھام توختىنىڭ ئايرودرومدا قولغا ئېلىنىشى بىلەن يالغۇز ئامېرىكىغا كەلگەندىن بۇيان توختىماي تىرىشىپ ئامېرىكىدىكى ئىندىئانا ئۇنىۋېرسىتېتىنى پۈتتۈرگەن جەۋھەر ئىلھام ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن باشلاپ مەركىزى ۋاشىنگتوندىكى ئىشچىلار ھوقۇقى بىرلەشمىسىدە خىزمەتكە باشلىغان ئۇ ئۆزىنىڭ پائالىيەتلىرى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ چەت ئەللەردىكى كۈچلۈك ئاۋازى بولۇپ قالغان ئىدى ئەنگلىيە دۆلەت مۇداپىئە ۋەزىرى گرانت شاپاس ئەنگلىيەنىڭ كەلگۈسى بەش يىل ئىچىدە خىتاي روسىيە ياكى ئىران بىلەن ئۇرۇشقا كىرىش ۋەزىيىتىگە دۇچ كېلىشى مۇمكىنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئامېرىكا ئاۋازى رادىيوسىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە گرانت شاپاس بۇ سۆزنى ئون بەشىنچى يانۋار دۈشەنبە كۈنى لوندوندا سۆزلىگەن بىر نۇتقىدا ئېيتقان

شۇنداقلا بۇنىڭ كىشىنى ئەندىشىگە سالىدىغان بىر تەرەققىيات ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن ئۇ سۆزىدە خىتاينىڭ يادرو قورالىغا ئىگە دۆلەت بولۇشتىن سىرت ئىلغار ھەربىي قوراللىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇۋاتقانلىقىنى خىتاينىڭ تور ھۇجۇملىرىنىڭمۇ بۈگۈنگىچە ئەنگلىيەگە زور زىيانلارنى سالغانلىقىنى ئەسكەرتكەن ئۇ ئەنگلىيە ۋە باشقا دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭ تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش لازىملىقىنى تەكىتلىگەن ئەنگلىيە دۆلەت مۇداپىئە ۋەزىرى شاپس يەنە مۇنداق دېگەن ھازىرقى مۇرەككەپ دۇنيا ۋەزىيىتىدە ھېچقانداق بىر دۆلەت ئۆز ئالدىغا رىقابەتكە تاقابىل تۇرالمايدۇ شۇڭا ئەنگلىيە ئۆز ئىتتىپاقداشلىرى بىلەن ھەمكارلىقنى ئاشۇرىدۇ شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتىنىڭ يەتمىش بەش يىللىقىنى تەبرىكلەش مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆتكۈزۈلىدىغان مانېۋىرغا يىگىرمە مىڭ ئەسكىرىي خادىم ئەۋەتىدۇ ئۇنىڭ دېيىشىچە بۇ قېتىملىق مانېۋىر سوغاق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشى ئاخىرلاشقاندىن بۇيانقى ئەڭ چوڭ مانېۋىرلارنىڭ بىرى بولۇپ قاتناشقۇچىلار شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتىغا ئەزا ئوتتۇز دۆلەت ۋە شۋېتسىيەدىن تەشكىل تاپىدىكەن شاپس يەنە مۇنداق دېگەن بىز ھازىر بىر يول ئېغىزىدا تۇرۇۋاتىمىز بىز بۇ يولدا ياكى تۈگىمەس خەتەرگە تەسلىم بولىمىز ياكى ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن قولىمىزدىن كېلىدىغان تىرىشچانلىقلارنى قىلىمىز بىزنىڭ ئەركىنلىكىمىزنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن تەييارلىق قىلىشتىن باشقا ئىككىنچى بىر تاللىشىمىز يوق. خىتايدىكى تەتقىقاتچىلارنىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدىلا كوۋىد ئون توققۇزنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ۋىرۇسنى ئايرىپ قۇرۇلمىسىنى تەتقىق قىلىپ بولغانلىقى ئاشكارىلانغان ۋول سترىت ژۇرنىلىنىڭ دېيىشىچە بۇ بېيجىڭ ھۆكۈمىتى ئەجەللىك ۋىرۇسنىڭ تەپسىلاتلىرىنى دۇنياغا ئاشكارىلاشتىن ئاز دېگەندە ئىككى ھەپتە ئىلگىرىگە توغرا كېلىدىكەن بۇ خىتاي دۆلەت قارمىقىدىكى خىتاي تېببىي پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ بىر قىسمى بولغان پاتوگېن بىئولوگىيە ئىنستىتۇتىدىكى تەتقىقاتچى دوكتور لىلى رېننىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى يىگىرمە سەككىزىنچى دېكابىر كۈنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى باشقۇرىدىغان بىر سانلىق مەلۇمات ئامبىرىغا ۋىرۇس قۇرۇلمىسىنىڭ ئاساسىي رەت تەرتىپىگە ئائىت بىر ماتېرىيالنى يۈكلىگەنلىكىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى بىلەن ئاشكارىلانغان ئۇ چاغدا خىتاي ئەمەلدارلىرى تېخى بۇ كېسەلنى نامەلۇم سەۋەبتىن پەيدا بولغان ۋىرۇسلۇق ئۆپكە ياللۇغى دەپ تەسۋىرلەۋاتقان ۋە ۋۇخەندىكى دېڭىز مەھسۇلاتى بازىرىنى تېخى تاقىمىغان ۋاقىت ئىكەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدىكى تەكشۈرگۈچىلەر تەرىپىدىن بايقالغان بۇ يېڭى مەلۇمات خىتاينىڭ بۇ ئەجەللىك ۋىرۇس تارقالغان دەسلەپكى مەزگىللەردە نېمىلەرنى بىلىدىغانلىقى ھەققىدە سوئال پەيدا قىلغان ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقۇم ھەققىدىكى ۋاقىت جەدۋىلىگە ئاساسلانغاندا خىتاي ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئون بىرىنچى يانۋار كۈنى دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى بىلەن ۋىرۇسنىڭ قۇرۇلما تەرتىپىنى ئورتاقلاشقان ۋول سترىت ژۇرنىلىنىڭ دېيىشىچە بۇ ساھەدىكى مۇتەخەسسىسلەر بۇ دەسلەپكى ئىككى ھەپتىنىڭ خەلقئارادا ۋىرۇسنى چۈشىنىش ئۇنى تىزگىنلەش داۋالاش مۇداپىئەنى كۈچەيتىش ۋە ئاخىرىدا ۋاكسىنا ئەملەشتە ھەل قىلغۇچ رول ئوينىشى مۇمكىنلىكىنى دېگەن ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزاسى ماكمورس روجېرس باياناتىدا بۇ ۋەقە خىتاينىڭ ۋىرۇس ھەققىدىكى ھەرقانداق سۆزىگە ئىشىنىشكە بولمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ دېگەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە قۇرۇلغان تەكشۈرۈش كومىتېتى يىغقان مەلۇماتلاردا كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسىنىڭ ۋۇخەندىكى تەجرىبىخانىدىن تارقىلىپ كەتكەن بولۇش ئېھتىماللىقى كۈچىيىۋاتقان بىر مەزگىلدە خىتايدىكى تەتقىقاتچىلارنىڭ يەنە يۈز پىرسەنت ئۆلتۈرۈش كۈچىگە ئىگە بولغان يېڭى بىر خىل ۋىرۇسنى تەتقىق قىلىۋاتقانلىقى ئوتتۇرىغا چىققان كۈندىلىك خەۋەرلەر تورىنىڭ دېيىشىچە خىتاي ئارمىيىسى بىلەن چېتىشلىقى بولغان خىتاي تەتقىقاتچىلار GXP2V دەپ ئاتىلىدىغان ۋە ئۆمىلىگۈچى ھايۋان پانگولىندىن يەنى تاغ تېشەردىن تېپىلغان كوۋىدقا ئوخشاش ۋىرۇسنى كلونلاپ چاشقانلارنى يۇقۇملاندۇرغان بولۇپ بۇ چاشقانلار سەككىز كۈن ئىچىدە پۈتۈنلەي ئۆلگەن ئىكەن قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىۋاتىمىز ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنى ئاڭلاۋاتسىلەر ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئون سەككىزىنچى يانۋار پەيشەنبە كۈنلۈك پروگراممىسى يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلىدىڭلار تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۈگۈنكى ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا مۇنداق ئورۇنلاشتۇردۇق بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي ئىقتىساد مەدەنىيەت ئىجتىمائىي ۋە ئېقىم مەسىلىلىرىگە دائىر تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلارنى ئاڭلايسىلەر

ئۇيغۇرلارنىڭ قانۇنىي ھەق ھوقۇقلىرىنى تەلەپ قىلىش بىلەن خەلقئارادا تونۇلغان مەشھۇر ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى يانۋاردا بېيجىڭدا تۇتقۇن قىلىنىپ شۇ يىلى مۇددەتسىز قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان ئىدى شۇنىڭدىن بۇيان ئۇنىڭ بېيجىڭدىكى ئايالى گۈزەلنۇر ۋە ئىككى ئوغلىنىڭمۇ بېيجىڭدا تەقىپ ۋە قامال ئاستىدا ئىكەنلىكى ئاشكارىلانغان ئىلھام توختىنىڭ ئامېرىكىدىكى قىزى جەۋھەر ئىلھامنىڭ رادىئومىزغا بىلدۈرۈشىچە ئۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى ئىلھام توختىنىڭ ئۇچۇرىنى ئالالمىغان ھەتتا ئائىلىسى ۋە ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن بولغان ئالاقىلىرىمۇ ئۈزۈلگەن باشقا ئۇچۇرلاردىن قارىغاندا ئۇنىڭ چوڭ ئىنىسى بېيجىڭدا نوپۇسى يوق دېگەن بانادا ئاتۇشقا قايتۇرۇلۇپ ياتاقلىق مەكتەپتە ئوقۇشقا مەجبۇر بولغان بۇ يىل ئىلھام توختىنىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقىغا ئون يىل بولدى. ئىلھام توختى تۇتقۇن قىلىنىشتىن ئىلگىرى بېيجىڭدىكى مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئىقتىساد فاكۇلتېتىدا دوتسېنت بولۇپ ئىشلىگەن، شۇنداقلا ئۇزۇن مەزگىل ئائىلىسى بىلەن بېيجىڭدا ياشىغان ئىدى. ئۇ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ئون بەشىنچى يانۋار كۈنى بېيجىڭدىكى ئۆيىدىن تۇتقۇن قىلىنىپ، شۇ يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئىككى، يىگىرمە ئۈچىنچى كۈنلىرى ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئوتتۇرا خەلق سوتى تەرىپىدىن مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قۇتراتقۇلۇق قىلىش ۋە دۆلەتنى پارچىلاش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلەنگەن ھەمدە مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئىدى. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ بېيجىڭدىكى ئايالى گۈزەلنۇر بىلەن ئىككى ئوغلىنىڭمۇ بېيجىڭدا تەقىپ ئاستىدا ياشاۋاتقانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى. ئىلھام توختىنىڭ ئامېرىكىدىكى قىزى جەۋھەر ئىلھامنىڭ ئون ئالتىنچى يانۋار رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە، ئۇنىڭ دادىسى ئىلھام توختى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغاندىن كېيىن، دەسلەپكى ئۈچ يىل جەريانىدا بېيجىڭدىكى ئائىلىسىنىڭ ھەر ئۈچ ئايدا بىر قېتىم ئۈرۈمچى بىرىنچى تۈرمىسىگە بېرىپ، ئىلھام توختىنى يوقلىشىغا رۇخسەت قىلىنغان ئىكەن. ئىككى مىڭ ئون تۆتتىن ئىككى مىڭ ئون يەتتىگىچە دادامنى بىزنىڭ ئائىلىمىزنى كۆرسىتىشقا رۇخسەت بەردى، ھەر ئۈچ ئاي بىر قېتىم كۆرسەتكۈزدى.
ھالبۇكى، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان جەۋھەرنىڭ بېيجىڭدىكى ئائىلىسى ۋە ئاتۇشتىكى تۇغقانلىرى بىلەن بولغان بارلىق ئالاقىلىرى ئۈزۈلگەن. ئۇ دادىسى ئىلھام توختىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىنكى ئەھۋالى ھەققىدە ھېچقانداق ئۇچۇر ئالالمىغان. ئىلھام توختىنىڭ بېيجىڭدىكى ئائىلىسى ۋە ئاتۇشتىكى ئۇرۇق-تۇغقانلىرى قاتتىق تەقىپ ئاستىدا بولغانلىقى ئۈچۈن، ئىلگىرىكى تونۇش-بىلىشلىرى بۇ ئائىلە بىلەن بولغان ئالاقىسىنى ئۈزگەن.
ئەمما ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن بىز دادام بىلەن ئالاقىمىز بولالمىدى. كۆرۈشتۈرگۈزمىدى ھەم تېلېفوندىمۇ سۆزلەشتۈرگۈزمىدى.

ئەڭ كىچىك ئۇكام بىلەن مېنىڭكى ھەدەم گۈزەلنۇر ھەدەم ھازىر شۇ ئىككىسى بېيجىڭدا تۇرۇۋېتىپتۇ. ھەدەم يەنە ھازىر شۇ كۇتۇپخانىدا ئىشلەۋېتىپتۇ. ئۇدۇل ئالاقىلاشالمايمەن، چۈنكى ئۇلاردىن چەت ئەلدىن تېلېفون كەلسە بەكرەك يامان تەسىر بولىدىكەن، ساقچىلار ئىزدەيدىكەن، بېسىم بولىدىكەن، شۇڭلاشقا مەنمۇ ئۇلارنى قورقۇتۇپ تېلېفون ئالالمايمەن. جەۋھەرنىڭ بېيجىڭدىكى خىتاي تونۇشلىرىدىن ئىگىلىشىچە، ئىلھام توختىنىڭ ئايالى گۈزەلنۇر گەرچە ھازىرمۇ بېيجىڭدىكى مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتى كۇتۇپخانىسىدا ئىشلەۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ چوڭ ئىنىسى بېيجىڭدا نوپۇسى يوق دېگەن باھانە بىلەن يۇرتىغا قايتۇرۇلۇپ، ئاتۇشتىكى ياتاقلىق مەكتەپتە ئوقۇشقا ئەۋەتىلگەن ئىكەن.

ئۇ ئىلھام توختى تۇتقۇن قىلىنغاندىن كېيىن، رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى كۆپ قېتىم قوبۇل قىلىپ، ئىلھام توختىنىڭ بېيجىڭدىكى ئائىلىسىنىڭ ئەھۋالىنى ئاڭلىتىپ كەلگەن ئىدى. ئون يەتتىنچى يانۋار كۈنى بىز ئىلھام توختىنىڭ بېيجىڭدىكى ئائىلىسىنىڭ ئەھۋالىنى بىلىش ئۈچۈن خۇ جيانىڭ قول تېلېفونىغا تېلېفون قىلدۇق.
تېلېفونىمىز خۇ جيا ئەپەندىگە ئۇلانغان بولسىمۇ، ئەمما ئۇ تېلېفوندىكى كاشىلا تۈپەيلىدىن ئاۋازنى ياخشى ئاڭلىيالمىغانلىقىنى بىلدۈردى. تېلېفونىمىز قايتا ئۇلانغاندا، ئۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئىلھام توختى ھەققىدە ھېچقانداق يېڭى ئۇچۇرغا ئىگە ئەمەسلىكىنى ئېيتتى.
خۇ جيانىڭ بىلدۈرۈشىچە، يېقىنقى ئىككى يىلدىن بۇيان ئۆزى بېيجىڭدىكى ئۆيىدە نەزەربەندتە بولغانلىقى ئۈچۈن، ئىلگىرىكى يىللاردىكىدەك دوستلىرى بىلەن بىرلىكتە ئىلھام توختىنىڭ ئايالى گۈزەلنۇر ۋە بالىلىرىنى يوقلاپ تۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولالمىغان ئىكەن. ئۇ باشقىلار ئارقىلىق ئىلھام توختىنىڭ ئايالى گۈزەلنۇرنىڭ ھەر ۋاقىت ساقچىلار تەرىپىدىن نازارەت قىلىنىدىغانلىقى، بۇ ئۆيگە سىرتتىن ئۇرۇلغان تېلېفونلارنىڭ كىرمەيدىغانلىقى ۋە ئىلھام توختىنىڭ چوڭ ئوغلىنىڭ ئاتۇشتىكى ياتاقلىق مەكتەپكە ئاپىرىۋېتىلگەنلىكىدىن خەۋەر تاپقانلىقىنى بىلدۈردى.

ئامېرىكا مودا كىيىم ساھەسى مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەشكە ھەمكارلىشىدىغانلىقىنى قەيت قىلسىمۇ لېكىن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ بەزى ئەزالىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى يەنىلا بۇ قانۇننىڭ ئىجرائاتىغا جىددىي خىرىس پەيدا قىلىۋاتقانلىقىنى قەيت قىلىشماقتا تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ بىر تارماق كومىتېتى خىتاي تەمىنلەش زەنجىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ ئىجرائاتىغا يەنىلا جىددىي خىرىس پەيدا قىلماقتا دەپ قارىغان بىر ۋاقىتتا ئامېرىكا مودا كىيىم ساھەسى دىققىتىنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىغا مەركەزلەشتۈرۈپ بۇ خىل مەھسۇلاتلارنى چەكلەشتە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بىلەن داۋاملىق ھەمكارلىشىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئورتاق ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئامېرىكىدىكى مودا كىيىم پاسونى تورىنىڭ ئون بەشىنچى يانۋار بەرگەن خەۋىرىدە قەيت قىلىنىشىچە، ئامېرىكا مودا كىيىم ساھەسىدىكى مەسئۇل كىشىلەر ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى تارماق كومىتېتىنىڭ ئەندىشىلىرىگە قارىتا ئۆزلىرىنىڭ مودا كىيىم ساھەسىدىكى قانۇنلۇق تىجارەتنى توختاتماسلىق ئاساسىدا دىققەت نۇقتىسىنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك ئېلىپ كېلىۋاتقان يۇقىرى دەرىجىلىك خەۋپلىك سودىلارغا مەركەزلەشتۈرىدىغانلىقىنى ئېيتقان.

ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە مودا كىيىم ساھەسى ئالاقىدار ئورگانلار بىلەن داۋاملىق ھەمكارلىشىپ ئوچۇق ئاشكارىلىقنى يۇقىرى كۆتۈرۈش نىشان تېخىمۇ ئېنىق بولۇش ئورتاق ھەرىكەت قىلىش قانۇنلۇق تىجارەتنى توختاتماسلىق ئاساسىدا دىققەتنى يۇقىرى دەرىجىدە خەۋپلىك سودىلارغا مەركەزلەشتۈرىدىكەن ئامېرىكا مودا كىيىم ساھەسى ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ بىر تارماق كومىتېتىنىڭ خىتاينىڭ يەر شارى تەمىنلەش زەنجىرىدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى يەنىلا ئامېرىكا قانۇنىنىڭ ئىجرائاتىغا جىددىي خىرىس پەيدا قىلىۋاتقانلىقىنى ئاگاھلاندۇرۇشىغا قارىتا بۇ ئىنكاستا بولغان ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىك كومىتېتىنىڭ كۆزىتىش تەكشۈرۈش ۋە جاۋابكارلىق تارماق كومىتېتى ئۆتكەن ھەپتە چاقىرغان گۇۋاھلىق يىغىنىدا كومىتېت رەئىسى دان بىشوپ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى خىتاينىڭ بۇلاڭ تالاڭ خاراكتېرلىك ئېكسپلۇئاتاتسىيەسىگە قارشى بېسىلغان مۇھىم قەدەم بولسىمۇ ئەمما خىتاينىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك قىلمىشىنىڭ دۇنيا تەمىنلەش زەنجىرىگە داۋاملىق جىددىي خىرىس پەيدا قىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان دان بىشوپ مۇنداق دېدى، ئەپسۇسكى، خىتاينىڭ يەر شارى تەمىنلەش زەنجىرىدە مەجبۇرىي ئەمگەكنى داۋاملىق ئىشلىتىشى كەڭ ئىقتىسادىي ساھەدە قانۇننىڭ ئىجرا قىلىنىشىغا داۋاملىق جىددىي خىرىس پەيدا قىلماقتا. بۇ توقۇمىچىلىق، مىنېرال ماددىلار ۋە دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. مەسىلەن، خىتاي توقۇمىچىلىق سانائىتىدە ئىشلىتىلىۋاتقان مۇتلەق كۆپ قىسىم پاختا شىنجاڭدا ئۆستۈرۈلىدۇ. بۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى نىشان قىلغان خىتاينىڭ دۆلەت ھامىيلىقىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك نۇقتىلىرىنىڭ بىرى ئۇنىڭ قەيت قىلىشىچە ئامېرىكا تاموژنىسى ئىزوتوپلۇق تەكشۈرۈش ئارقىلىق ئامېرىكىغا ئىمپورت قىلىنىۋاتقان كىيىم كېچەكلەرگە شىنجاڭ پاختىسى ئىشلىتىلگەنلىكىنى داۋاملىق بايقىماقتا ئىكەن نۆۋەتتە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئىجرا قىلىنىپ كېلىۋاتقان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل ئالتىنچى ئايدىن ھازىرغىچە قىممىتى قىرىق ئالتە مىليون دوللارلىق توقۇمىچىلىق ۋە كىيىم كېچەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشى رەت قىلىنغانلىقى قەيت قىلىنماقتا دامبىشوپنىڭ تەكىتلىشىچە بۇ مىقدار ئامېرىكا ھەر يىلى خىتايدىن ئىمپورت قىلىدىغان توقۇمىچىلىق مەھسۇلاتىغا نىسبەتەن تىلغا ئالغۇچىلىك ئەمەس چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسى تۇتۇپ قالغان ماللارنىڭ نىسبىتى ئامېرىكا ھەر يىلى خىتايدىن ئىمپورت قىلىدىغان مىلياردلارچە دوللارلىق توقۇمىچىلىق مەھسۇلاتىغا نىسبەتەن تىلغا ئالغۇچىلىك ئەمەس بۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئۈنۈملۈك ئىجرا قىلىشتا دۇچ كېلىۋاتقان خىرىسنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ دامبىشوپ مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىدىن پايدىلانماقچى بولۇۋاتقانلارنىڭ مەھسۇلات مەنبەسىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن ھەر خىل ۋاسىتىلەرنى قوللىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇنىڭ ئېيتىشىچە تېخنولوگىيە مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ مەنبەسىنى ئېنىقلاشقا ياردەم قىلسىمۇ لېكىن بۇ تېخنىكىنىڭ قايسى كۆلەمدە ئىشلىتىلىۋاتقانلىقى ئېنىق ئەمەسكەن ئىزوتوپلۇق تەكشۈرۈشكە ئوخشاش تېخنىكىلار مەھسۇلاتنىڭ قايسى جايدىن كەلگەنلىكىنى ئېنىقلاشقا جۈملىدىن شىنجاڭ پاختىسىنى ئېنىقلاشقا ياردەم قىلسىمۇ، ئەمما بۇ خىل تېخنىكىنىڭ كەڭ كۆلەملىك ۋە قەرەللىك ئىشلىتىلىۋاتقان ياكى ئىشلىتىلمەيۋاتقانلىقى ئېنىق ئەمەس. لېكىن ئامېرىكا ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنىڭ گۇۋاھلىق يىغىنىدا تەكىتلىشىچە، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى مەجبۇرىي ئەمگەكتىكى ۋەھشىيلىككە قارشى تۇرۇشتا كۈچلۈك قورال بىلەن تەمىنلىگەن، شۇنىڭدەك بۇ قانۇن يامان غەرەزلىك ئۇنسۇرلارنى جاۋابكارلىققا تارتىشتا كۈچلۈك سىگنال بولغان. ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ تاشقى مەبلەغ ۋە سودا سىياسىتى ئىشلىرىغا مەسئۇل مۇئاۋىن ياردەمچى مىنىستىرى كىرستا برېزوزوۋىسكىي مۇنداق دەيدۇ. دۆلەت مەجلىسى بۇ قانۇنغا بىر قانچە ھالقىلىق مەزمۇنلارنى كىرگۈزگەن، قانۇندىكى قارا تىزىملىك تۇرغۇزۇش، مەھسۇلاتلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىلمىغانلىقىنى ئىسپاتلاش مېخانىزمىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۇ مەزمۇنلار مەزكۇر قانۇننى خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلەت ھامىيلىقىدىكى قەبىھ ھەم غەيرىئىنسانىي مەجبۇرىي ئەمگەك تۈزۈمىگە تاقابىل تۇرۇشتا كۈچلۈك ئۆزگىچىلىككە ئىگە قىلدى لېكىن يىغىندا ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ ئېمبارگو تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەن خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ئىنتايىن چەكلىك ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ بۇنىڭغا چۈشەنچە بېرىلىشى تەلەپ قىلىنغان مەلۇم بولۇشىچە، ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىقىنىڭ ئېمبارگو تىزىملىكى ھازىرغا قەدەر ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئوتتۇز دەك خىتاي شىركىتى كىرگۈزۈلگەن. گۇۋاھلىق يىغىنىدا كرېستا بېرېزوزوۋسكىي ئېمبارگو تىزىملىكىنى كېڭەيتىشكە قارىتا كەسكىن ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. I'll have to say that the the size and extent of the the challenge has been well documented. مەن شۇنى ئېيتىمەنكى، بىز خىرىسنىڭ دەرىجىسى ۋە كۆلىمى ھەققىدە تولۇق ھۆججەتلەرگە ئىگىمىز. شۇنداقلا بىز نېمىگە دۇچ كېلىۋاتقانلىقىمىزنى بىلىمىز. ھەمدە بىزنىڭ ئېمبارگو تىزىملىكىنى كېڭەيتىش ئىمكانىيىتىمىزگە كەلسەك، بىز بۇنىڭدا قەتئىي، دەپ ئويلايمەن. مەن تىزىملىكنى كۆلەملەشتۈرۈش مەسىلىسىدە خىزمىتىمىزنى كۈچەيتىش كېرەكلىكىگە تولۇق قېتىلىمەن، چۈنكى قانۇن يولغا قويۇلغاندىن بۇيان، ئۇنىڭ ئىجرائاتىنى كېڭەيتىش ئۈچۈن پۇختا ۋە مېتودولوگىيەلىك ساغلام جەريان ئورنىتىلىشقا ئىنتايىن ئەھمىيەت بېرىلگەن. گۇۋاھلىق يىغىنىدا تەرەپلەر يەنە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئۈنۈملۈك ئىجرا قىلىشتا ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ ئىجابىي ھەمكارلىشىشى تەلەپ قىلىنىدىغانلىقىنى تەكىتلەشكەن مودې پاسونى تورىنىڭ خەۋىرىدە قەيت قىلىنىشىچە ئامېرىكا كىيىم كېچەك ۋە ئاياغ كىيىم جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى نېيت هېرمان ئۇلارنىڭ ئەزالىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە يول قويمايدىغانلىقى ئۇلارنىڭ مەھسۇلاتلارغا قارىتا ئىز قوغلاش يېڭى تېخنىكا ۋە باشقا ۋاسىتىلەرنى ئىشلىتىپ، تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى بايقاش ھەم تۈگىتىش تەدبىرلىرىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىدىغانلىقىنى ئېيتقان. نېيت ھېرمان مۇنداق دەيدۇ، ئەزالىرىمىز مەجبۇرىي ئەمگەككە يول قويمايدۇ، ئۇلار تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئازايتىش، يىلتىزىنى يوقىتىش ۋە ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن داۋاملىق تىرىشىدۇ. يېقىندا ئىلىدا سوراق جەريانىدا ساقچىلار تەرىپىدىن ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگەن سۈن رىنزىنىڭ دېلوسى خىتاينىڭ ئىچى ۋە سىرتىدىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ناھايىتى غۇلغۇلا قوزغىدى يەتتە سائەتتىن ئارتۇق قىينالغان ۋە ئاخىرىدا ئېچىنىشلىق ھالدا ئۆلگەن بۇ خىتاي پۇقراسىنىڭ ئۆلۈمى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان تەتقىقاتچىلارنىڭ ئالتە يىلدىن بۇيان لاگېر ۋە تۈرمىلەردە تۇتقۇندا تۇرۇۋاتقان ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرنىڭ تەقدىرى ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىنى تېخىمۇ كۈچەيتكەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ خىتاي تاراتقۇلىرىدىن سەيشىن تورى ئون تۆتىنچى يانۋار كۈنى ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئىلى ئوبلاستى جامائەت خەۋپسىزلىكى خادىملىرىغا چېتىشلىق بىر دېلونى ئاشكارىلىغان مەزكۇر دېلوغا ئائىت يېزىلغان ئۇزۇن دوكلاتتا سەككىز ساقچىنىڭ بىر خىتاي جىنايەت گۇماندارىنى ئىقرار قىلدۇرۇش ئۈچۈن ھەر خىل قەبىھ ئۇسۇللارنى قوللىنىپ قىيناپ ئۇنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقى بايان قىلىنغان ئەمما بۇ دوكلات ئۇزۇنغا قالماي تور بەتتىن ئۆچۈرۈلگەن مەزكۇر دوكلات تور بەتتىن ئۆچۈرۈلگەندىن كېيىن خىتاينىڭ ئىچى ۋە سىرتىدىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ناھايىتى كۈچلۈك غۇلغۇلا قوزغىغان مەزكۇر دېلوغا ئائىت ماتېرىياللارغا قارىغاندا سۈن رىنزې ئىسىملىك ئوتتۇز نەچچە ياشلار ئەتراپىدىكى خىتاي ياش ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى جېدەل ماجىرا ۋە ئاۋارىچىلىك تۇغدۇرۇش بىلەن قولغا ئېلىنغان ئۇ شۇ يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى يەتتە سائەتتىن ئارتۇقراق سوراق قىلىنغاندىن كېيىن ھوشىدىن كەتكەن ۋە ئون بىرىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى دوختۇرخانىدا ئۆلگەن سۈن رېنزېنىڭ ئاپىسى رېن تىڭتىڭ بارلىق كۈچىنى ئىشقا سېلىپ ئوغلىنىڭ ئۆلۈمىگە مۇناسىۋەتلىك ھەقىقىي ئەھۋالنى ئاشكارىلاشنى تەلەپ قىلغان سۈن رېنزېنىڭ دادىسى ئۆلۈپ كەتكەن بولۇپ ئۇ ھايات ۋاقتىدا ساقچى بولۇپ ئىشلىگەن ئىكەن خەۋەرلەردە دېيىلىشىچە ئاشكارىلانغان ماتېرىياللارغا قارىغاندا سۈن رېنزې ئىقرار قىلدۇرۇلۇش ئۈچۈن ساقچىلار تەرىپىدىن دۈمبىسىگە ئورۇندۇق باغلاپ قويۇش توكقا سوقتۇرۇش يۈزىگە لۆڭگە يېپىپ قويۇپ سۇدا تۇنجۇقتۇرۇش قاتارلىق ئۇسۇللار بىلەن قىيىن قىستاققا ئېلىنغان ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى ئىنكاسلاردا خىتاي تورداشلار ئاساسەن مەزكۇر دېلونىڭ خىتاي ئەدلىيە ئورگانلىرىنىڭ نەقەدەر قاراڭغۇ ۋە رەھىمسىزلىكىنى ئاشكارىلاپ بەرگەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولسا ئۇيغۇر تورداشلار خىتاي ساقچىلىرى ئۆزىنىڭ مىللىتىدىن بولغان خىتاي پۇقراسىغا ئاشۇ دەرىجىدە رەھىمسىزلىك قىلغان بولسا لاگېر تۈرمىلەرگە قامالغان مىليونلىغان ئۇيغۇرلارنى نېمە قىلىۋەتكەندۇ دېگەندەك ئىنكاسلارنى يېزىشقان لاگېر شاھىتى ئۆمەر بېكئالى ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى ئاجايىپ ۋەھشىي قىينايدۇ ئۇلار ئۆزلىرىنىكىگە ئاشۇنچىلىك قىيىن قىستاق قىلىپ ئۆلتۈرۈۋەتكەن يەردە بىز ئۇلارنىڭ نەزىرىدە ئادەم ئەمەس بۇلارنى سىز ئادەممۇ يا روبوت ئادەم ئەمەس روبوتمۇ دەپ قالىسىز چۈنكى روبوت ماشىنىلارغا ئوخشاش دەرىجىدە قاتتىق ۋەھشىي قىينايدۇ ھەتتا دەم ئالماستىن ئاشۇ نۆۋەت ئالمىشىپ تۇرۇپ قىينايدۇ ئەمەسمۇ بۇلار ۋەھشىي ھاراق ئىچىپ تۇرۇپ خىتايدىن ئىككى ئۇيغۇردىن بىر ئاشۇ ساقچىلار ھەر دائىم ئاشۇنداق قاتتىق قىيىن قىستاققا ئالىدۇ ئۇ تىرناقلارغا يىڭنە تىقىش ئامبۇرلاردا قىسىش سىم قامچىلاردا ئۇرۇش سىزنى ئېسىپ قويۇش توك كالتەك رېزىنكا كالتەك ياغاچ كالتەك ئىشقىلىپ ئاجايىپ ئادەم ئاغزىغا كەلمەيدىغان ۋەھشىي ئۇسۇلدا بۇنى مەن تىلىم سۆزۈم بىلەن ئىپادىلەپ بېرەلمەيمەن ئادەمنىڭ بەدىنى قارىغۇسىز دەرىجىدە خۇددى توپتەك ئىششىپ كېتىدۇ پۈتۈن باشتىن ئاياققىچە كۆپكۆك بەدەن دېگەن ئاشۇنداق ئادەتتە بىر بىر ھەپتىگىچە ئادەم ئورنىدىن ئەسلا قوپالمايدۇ ئۇ خىتاي ئۆزىنىڭ خىتاي گراژدانلىرىغا قىلىۋاتقان زۇلۇمىدىن ئون ھەسسە يۈز ھەسسە ئارتۇق بىزگە ئۇنى قىلىۋاتىدۇ ئۇ يەردە ئۇ ئوچۇق ئاشكارا ئورگاننى ئېلىۋاتقان بۇ ۋەھشىي خىتاي كومپارتىيىسى جاللاتلىرى ئۇنىڭدىنمۇ ۋەھشىي ھالدا بىزنىڭكى ئۇ تەن جازالىرىنى يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىغا بىز ئۇنىڭغا شاھىت ۋە ئۇنىڭغا ئېنىق دەلىل ئىسپات كۆرسىتەلەيمىز مۇستەقىل تەتقىقاتچى نېرۇلا ئەلىما خانىم ئۆزىنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇسى ئېكستا بۇ دېلو ھەققىدە ئىنكاس بىلدۈرۈپ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ساقچىلار خىتايلارغا بۇنچە رەھىمسىزلىك قىلغان بولسا ئۇيغۇرلارنىڭ نېمىلەرنى باشتىن كەچۈرۈۋاتقانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولىدۇ دەپ يازغان ئۇ بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
مەنچە بۇلار ئۇيغۇرنى ئۇرغان چاغدا خەنسۇنى ئۇرغاندىنمۇ تېخى ئېغىر ئۇرىدۇ. چۈلكىن مېيەن مۇنداق بىر گەپ بار. مانا خەنسۇ ساقچىلارنىڭكى ئاشكارىلىغان سەۋەبى چۈلكىن ئاشۇنىڭ ئىچىنىڭكى بىر پەيچۇسونىڭكى فۇسوجاڭسى ئۆزى بىر ئىش چىقىپ قالمىسۇن دەپ ئاشۇ كامېرانىڭ يەتتە كامېرانىڭ ئىچىسىنىڭ بىرسىنى ئېچىپ قويدى. ئۆزىنى ئاقلايمەن دەپ ئاندىن ئاشۇ ۋىدېئونى ئاشكارىلغۇزدى. ئۇيغۇرلار كەلگەن چاغدا بۇلار ئۇنىڭدىن ئەنسىرەپ كەتمەيدۇ چۈلكىن. ئۇ ۋاقتىدا ھەممىسى ئۇيغۇرلارنى تۇتساق، ئۇيغۇرلارنى كەسسەك، ئۇيغۇرلارنى قىينىساق، بىز مائاشىمىز ئۆسىدۇ، يۇقىراق بىر يەرگە ئولتۇرالايمىز دەپ خۇددى مۇسابىقە چۈشكەندەك ئوخشاش قىلدى چۇ. شۇ ئۇيغۇر كەلگەن چاغدا بۇلار ئۇ كامېرا بار بولامدۇ، يوق بولامدۇ، ئۇنىڭ بىلەن چاتىقى يوق. ھەم ئۇلار ئۇرغان چاغدىمۇ تېخىمۇ قاتتىق قىيناپ ئۇرىدۇ. ما ئىش ئاشكارىلانغاننىڭكى ئىككىنچى سەۋەبى ئاۋۇ بالىنىڭ ئاپىسى، ئۇ بالىنىڭكى تۈگەپ كەتكەن دادىسى. سى دېگەن بۇرۇن ساقچى دە ئەمدى، دېمەكچى ئۇلارنىڭ ئايلىك دېگەن ئۇ يەردە چوقۇم ئۆزلىرىنىڭ تونۇشلىرى بار، شۇنىڭغا ئۇ ئايال دېگەن جىجيەنۋېيلار بولامدۇ ياكى بۇ ئىدارە ئۇ ئىدارىلارغا داۋاسىنى قىلالىدى، بۇ ئۇيغۇرلار ئۇنداق داۋا قىلىدىغان ھوقۇقمۇ يوقمۇ دېمەيلى ئامال يوق ئۇيغۇرلار ھەتتا بىر ئادۋوكات تۇتىدىغانمۇ بىر ھېلىقى نېمىسى يوق دە ماۋۇ ئايال دېگەن بۇ يەرگە كىرىپ ئۇ يەرگە كىرىپ قىلالىغان سەۋەبى چۈنكى بۇ ئايال بۇلارنىڭ ئايلىكى بۇرۇن مۇشۇ سىستېمنىڭ ئىچىدە سۇن رېنزې دېلوسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى يەنى بەش يىلدىن كېيىن ۋۇ شۆمىن ۋە ليۇ شيەنيۇڭ قاتارلىق سەككىز ساقچىنىڭ ئۈچ يىلدىن ئون ئۈچ يىلغىچە مۇددەتلىك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىشى بىلەن ئاياغلاشقان ئۆمەر بېكئالى ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى ئۇنىڭ ئىچىدىن ۋەھشىي قىيىن قىستاققا ئۇچراپ ئۆلۈپ كېتىلسە ئۇنىڭ سورىغىنى قىلىش ئەسلا مۇمكىن ئەمەس. مەن قازاقىستان گىراژدانى تۇرۇپ ئاشۇ ئاشۇنداق زۇلۇمغا ئۇچراپ، مەن ئۇنى ھېچقانداق بىر نەرسە قىلالمىدىم، دۆلىتىممۇ ئىگە بولمىدى، خىتايدا ئۇ قانۇنمۇ ئۇنىڭغا ناھەق قىينىلىپتۇ دېگەن نەرسە ئۇنداق نەرسىمۇ قارالمىدى، ئۇ ئەسلا مۇمكىن ئەمەس. ھەتتا قاراماي شەھىرى ساقچى ئىدارىسىنىڭكى يولۋاس دېگەن ساقچىنىڭ ئاچىسىنىڭ ئوغلىنى يەنى جىيەن ئوغلىنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋەتكەندىمۇ قىيىن قىستاقلاردا ئۇنىڭ ھېچقانداق سوئال سورىغىنى قىلالمىغان. بۇنىڭغا ئوخشاش مىساللار بەك نۇرغۇن. شەرقىي تۈركىستاندا ياشاۋاتقان تۈركىي خەلقلەرنىكى ئۇلار خالىسا تۇتىدۇ، خالىسا ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ، خالىسا ئورگىنىنى ئالىدۇ. بىز ئۇلارغا نىسبەتەن بىر ئورگان بايلىقى ھېسابلىنىمىز بىز. ئۇلار ئۈچۈن بىز ھېچ نەرسە ئەمەس.
نىرولا ئەلىما خانىم ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزىنىڭ ئەقەللىي قانۇنىي ھوقۇقىنىمۇ قوغدىيالماسلىقىنىڭ سەۋەبى ھەققىدە توختالدى.
ئۇيغۇرلار ئەگەر ساقچىغا ياكى خىتاينىڭكى مۇشۇ گۇڭچەنداڭنىڭكى سىستېمىغا ئازراقلا مۇشۇنداقراق بىر ھېلىقى نېمىشقا بۇنداق قىلدىڭ ماڭا دەپ قالغانغىلا كۆزىنى ئويۇۋېتىدۇ تىلىنى كېسىۋېتىدۇ تېررورىستنىڭكى نەرسىنى ئاشۇ كاللىسىغا چاپلايدۇ ئۇ ۋاقىتتا پۈتۈن ئۆيلۈك تېخىمۇ ۋەيران بولۇپ كېتىدۇ گەپ قىلالمايدىغان ئادەم ئا بىر قارا نەرسىنى كۆرسە ئا قارا دەپ ئىچىدە بىلگەنگە ئوخشاشلا ئۇ ئۇيغۇرلارغا ئۇ خەنسۇنىڭكىدىنمۇ ئاشۇرۇۋەتكەنلىكىنى ئوچۇق ئۇ ئىككىنچىدىن مۇنداق بىر گەپ بار مەسىلەن ھېلىقى ھەممىسىنى تۇتۇپ ئەكىرىكەتكەندىن كېيىن بەزى ھېلىقى ماۋۇ بالامنى تۇتۇپ ئەكىرىكەتكەندىن كېيىن ئەگەر مەن داۋا قىلىپ قالسام ماۋۇ بالامنى تۇتۇپ ئەكىرىكېتەرمۇ دەپ ما بىر جەھەتتە تەھدىت سالىدىغان مانا مۇندا ئەنسىرەيدىغان ئىش بار دېمەكچى بىزنىڭ ئۇنداق ھوقۇقىمىز يوق ئۇيغۇرلارغا قانۇن يوق. ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ئاپرېلدا ئاقسۇ كەلپىندە ئون يەتتە ياشلىق ئابدۇلباسىت ئىسىملىك بىر ئۇيغۇر ياش قىزىل چىراغقا قارىماستىن يولنى بۆسۈپ ئۆتكەنلىكى ئۈچۈن خىتاي ئامانلىق ساقلاش ساقچىلىرى تەرىپىدىن ئېتىپ تاشلانغانىدى ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلنىڭ باشلىرىدا رادىيومىز ئابدۇلباسىتنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى بىلەن ئالاقىلىشىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەن بولۇپ ئۇنىڭ ئاپىسى ئوغلى ئابدۇلباسىتنىڭ جەسىتىنىڭ قەيەرگە كۆمۈۋېتىلگەنلىكىنىمۇ بىلمەيدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىگىلىنىشىچە ئەينى ۋاقىتتا دائىرىلەر ئابدۇلباسىتنىڭ جەسىتىنى ئائىلىسىدىن ئېلىۋېلىپ مەخپىي ھالدا كۆمۈۋەتكەن مەخسۇس مۇشۇ دېلو ئۈچۈن كەلپىنگە كۆپلەپ ھەربىي ۋە ساقچىلارنى يۆتكەپ كېلىپ بۇ دېلوغا نارازىلىق بىلدۈرگەن كىشىلەرنى تۇتقان ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى تەيۋەندىكى دېموكراتىيە ۋە تەرەققىيات پارتىيىسىنىڭ نامزاتى لەي چىڭدې پرېزىدېنتلىق سايلىمىدا غەلىبە قىلىپ تەيۋەننىڭ يېڭى پرېزىدېنتى بولدى تەيۋەن ۋەزىيىتىگە يېقىندىن دىققەت قىلىۋاتقان كۆزەتكۈچىلەر بىلەن مۇتەخەسسىسلەر سايلامنىڭ نەتىجىسى تەيۋەن ۋە دېموكراتىيە ئۈچۈن خەيرلىك بېيجىڭغا نىسبەتەن ئەپسۇسلىنارلىق بولۇپ تەيۋەن بوغۇزىدا تېخىمۇ جىددىيلىك پەيدا قىلىپ خىتاينىڭ ھەربىي پائالىيەتلىرى تەيۋەن بوغۇزىدا كۆپىيىش ئېھتىمالى بار دەپ قارىماقتا تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسىدا بولغاي تەيۋەننىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى ۋە مۇستەقىللىقىنى تەشەببۇس قىلىدىغان دېموكراتىيە ۋە تەرەققىيات پارتىيىسىنىڭ نامزاتى لەي چىڭدې پرېزىدېنت سايلىمىدا غەلىبە قىلىپ تەيۋەننىڭ يېڭى نۆۋەتلىك پىرېزىدېنتى بولدى. تەيۋەن ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر بۇ قېتىملىق سايلام نەتىجىسىنىڭ تەيۋەن ئۈچۈن، دېموكراتىيە ئۈچۈن ۋە دۇنيا ئۈچۈن خەيرلىك، ئەمما بېيجىڭغا نىسبەتەن ئەپسۇسلىنارلىق بىر نەتىجە بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئېيتىشىچە، دېموكراتىيە ۋە تەرەققىيات پارتىيەسىنىڭ نامزاتى لەي چىڭدې ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن تەيۋەن پىرېزىدېنت سايلىمىدا جەمئىي بەش مىليون بەش يۈز سەكسەن مىڭ بېلەتكە، يەنى قىرىق پىرسەنت ئاۋازغا ئېرىشىپ، تەيۋەننىڭ يېڭى نۆۋەتلىك پىرېزىدېنتى بولغان ئىدى. لەي چىڭدې غەلىبە قىلغاندىن كېيىن شەنبە كۈنى كەچتە ئۆتكۈزۈلگەن مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا ئۇ تەيۋەن خەلقىنىڭ دېموكراتىيە تارىخىدا يېڭى سەھىپىنىڭ ئېچىلغانلىقىنى تەكىتلىگەن. ئۇ مۇنداق دېگەن. بىز دېموكراتىيىمىزنى قانچىلىك قەدىرلەيدىغانلىقىمىزنى دۇنياغا كۆرسەتتۇق بۇ بىزنىڭ تەۋرەنمەس ۋەدىمىز بىز قارشىلىشىشنى ئەمەس دېئالوگنى تەشەببۇس قىلىمىز تەيۋەن ھەر ۋاقىت مۇستەبىتلىك تەرەپتە ئەمەس بەلكى دېموكراتىيە تەرەپتە تۇرىدۇ تەيۋەن ۋەزىيىتىگە يېقىندىن دىققەت قىلىۋاتقان كۆزەتكۈچىلەر بىلەن مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ قارىشىچە دېموكراتىك ۋە تەرەققىيات پارتىيىسىنىڭ نامزاتى لەي چىڭدېنىڭ پرېزىدېنت بولۇپ سايلىنىشى تەيۋەننىڭ ھازىرقى ئەھۋالدا چوڭ ئۆزگىرىش پەيدا قىلمايدىكەن پېنسىلۋانىيە شتاتلىق ئۇنىۋېرسىتېتى شەرقىي ئاسىيا تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ سابىق پروفېسسورى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ سابىق ئەمەلدارى ۋىلىئام دايكېر بۇ سايلام تەيۋەندە بىر نەچچە ئون يىل داۋاملاشقان ئەھۋالنىڭ يەنە داۋاملىشىشىغا تۈرتكە بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى تەيۋەن سايلىمىنىڭ نەتىجىسىگە پەرقلىق تەرەپتىن قاراشقا بولىدۇ، تەيۋەننىڭ يېڭىدىن سايلانغان پىرېزىدېنتى لەي چىڭدېنىڭ يەنە بىر ئىسمى ۋىليام لەي بولۇپ، مەن ئۇنى شۇ ئىسىم بىلەن ئاتايمەن. ۋىليام لەي سايلامدا ئەڭ كۆپ بېلەتكە ئېرىشتى ۋە تەيۋەننىڭ پىرېزىدېنتى بولۇپ سايلاندى. يەنە بىر تەرەپتىن، ئۇ كۆپ سانلىق بېلەتكە ئېرىشەلمىدى. قالغان ئىككى كاندىدات سايلامدا ئومۇمىي بېلەتنىڭ تەخمىنەن ئاتمىش پىرسەنتىگە ئېرىشتى. يېڭى پىرېزىدېنت تەيۋەن يېڭى پارلامېنتىنىڭ قۇرۇلمىسى سەۋەبىدىن بەزى سىياسەتلىرىدە بىر ئاز قارشىلىققا دۇچ كېلىدۇ دەپ ئويلايمەن. ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا، بۇ سايلام تەيۋەندە بىر نەچچە ئون يىل داۋاملاشقان ئەھۋالنىڭ يەنە داۋاملىشىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. تەيۋەندىكى ئاھالىلەرنىڭ خىتاي چوڭ قۇرۇقلۇقىغا بولغان ئومۇمىي پوزىتسىيەسى ۋە سالاھىيەت تۇيغۇسى يىراقلاشتى. تەيۋەن خەلقى ئۆزىنى خىتاي ئەمەس، بەلكى تەيۋەنلىك دەپ قارايدۇ. بۇ سايلام بۇ يۈزلىنىشنىڭ داۋامى ۋە ئىپادىسىدۇر. ۋىليام لەي ئۆزىنىڭ بېيجىڭ ھۆكۈمىتىنى ياخشى كۆرمەيدىغانلىقىنى ھەمدە تەيۋەننىڭ چوڭ قۇرۇقلۇق بىلەن بىرلىشىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئارزۇسىنىڭ يوقلۇقىنى ئوچۇق بىلدۈردى. ئېنىقكى، سايلامنىڭ نەتىجىسى بېيجىڭغا نىسبەتەن ئەپسۇسلىنارلىق بولۇپ، بۇ ئەھۋال تەيۋەن بوغۇزىدا تېخىمۇ جىددىيلىك پەيدا قىلىدۇ. مېنىڭچە، نۇرغۇن كۆزەتكۈچىلەر. جۈملىدىن مەنمۇ سايلامنىڭ نەتىجىسى تەيۋەن بوغۇزىدىكى جىددىيلىكنى يەنىمۇ كۈچەيتىۋېتىشى مۇمكىن دەپ ئويلايمەن. تەيۋەن بوغۇزىدا بۇنىڭدىن كېيىن خىتاينىڭ ھەربىي ھەرىكەتلىرى كۆپىيىشى مۇمكىن. تەيۋەن ۋەزىيىتىگە يېقىندىن دىققەت قىلىۋاتقان بىر قىسىم كۆزەتكۈچىلەر بىلەن مۇتەخەسسىسلەر سايلامنىڭ نەتىجىسى سەۋەبلىك تەيۋەن بوغۇزىدىكى ۋەزىيەت تېخىمۇ جىددىيلىشىشى، خىتاينىڭ ھەربىي ھەرىكەتلىرى تېخىمۇ كۆپىيىشى مۇمكىن دەپ قارىماقتا ئىكەن ھالبۇكى ئامېرىكىدىكى خىتاي ئانالىزچىسى بېيجىڭ باھارى ژۇرنىلىنىڭ سابىق باش مۇھەررىرى خۇ پىڭ ئەپەندىنىڭ قارىشىچە خىتاي ۋە تەيۋەن مۇناسىۋەتلىرىدە چوڭ ئۆزگىرىش بولمايدىكەن ئۇ تەيۋەندىكى سايلامنىڭ چوڭ قۇرۇقلۇق خەلقىگە زور ئىلھام بولىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى تەيۋەندىكى سايلامنىڭ نەتىجىسى تەيۋەننىڭ ئاللىقاچان بىر قەدەر پىشىپ يېتىلگەن ۋە مۇقىم دېموكراتىك جەمئىيەت ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى بۇ سايلامدا دېموكراتىيە ۋە تەرەققىيات پارتىيىسىنىڭ نامزاتى لەي چىڭدې پرېزىدېنت بولۇپ سايلاندى ئەمما تەيۋەننىڭ ھازىرقى ئەھۋالىدا چوڭ ئۆزگىرىش بولمايدۇ ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا خىتاينىڭ تەيۋەنگە كۈچ ئىشلىتىشى مۇمكىن ئەمەس چوڭ كۆلەملىك ھەربىي مانېۋىرلارنىڭ بولۇشى ناتايىن قانداقلا بولمىسۇن كىچىك ئۆزگىرىشلەر كىچىك ئىشلار يۈز بېرىشى مۇمكىن ئەلۋەتتە ئۇ ما يىڭجۇ دەۋرىگە قارىغاندا خىتاي تەيۋەن مۇناسىۋەتلىرى تېخىمۇ سوغۇق بولىدۇ ئەگەر چوڭ ئۆزگىرىش بولدى دېگەن تەقدىردىمۇ ئۇرۇش بولۇشى ناتايىن يەنى ئۇرۇش بولۇش ئېھتىمالى يوق تەيۋەندىكى سايلامغا كەلسەك بۇ چوڭ قۇرۇقلۇق خەلقىگە زور ئىلھام بولىدۇ چۈنكى ئۇلار تەيۋەننىڭ دېموكراتىيىنى يولغا قويغانلىقىنى كۆرىدۇ بىز نېمىشقا چوڭ قۇرۇقلۇقتا دېموكراتىيە يۈرگۈزەلمەيمىز؟ دەپ ئۆزىدىن سورايدۇ. شۇڭلاشقا، سايلام مەزگىلىدە، بولۇپمۇ بېلەت تاشلاش ۋە بېلەتلەرنى ساناش جەريانىدا خىتاي ئىنتېرنېتنى ئىلگىرىكىگە قارىغاندا تېخىمۇ قاتتىق كونترول قىلدى. خىتاي كومپارتىيەسى تەيۋەن دېموكراتىيەسىنىڭ چوڭ قۇرۇقلۇقنى تېخىمۇ كۆپ ئىلھاملاندۇرۇشى ۋە رىغبەتلەندۈرۈشىدىن ئەنسىرىدى.

تەيۋەن خەلقى بولۇپمۇ ياشلار يېڭى پىرېزىدېنتى بولغان لېي چىڭدېدىن بۇ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشنى ئۈمىد قىلىدىكەن تۈركىيە ھاجەتتېپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوتسېنتى دوكتور ئەركىن ئەكرەم بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ لېي چىڭدېنىڭ پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ سانى سەۋەبىدىن بەزى سىياسەتلىرىدە بىرئاز قارشىلىققا دۇچ كەلسىمۇ ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا ئۇنىڭ سىياسىي ئىقتىسادىي ۋە دىپلوماتىك جەھەتلەردە مۇۋەپپەقىيەتلىك قەدەم ئالغانلىقىنى ئالاھىدە تىلغا ئالدى لەي چىڭدې بەشىنچى ئايدا ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ پرېزىدېنت بولۇپ رەسمىي ئىشىنى باشلايدۇ. ئىچكى سىياسەتتىن قارايدىغان بولساق بىر مەجلىس مەسىلىسى بار ئەمدى. بۇ دەقى سايلامدا تايۋانلىقلارنىڭكى پارتىيىسى مىنجىنداڭ قازانغان بولسىمۇ، ئەمما گومىنداڭمۇ مەجلىستە خېلى بىر ئاۋازغا ئېرىشتى. بولۇپمۇ مۇشۇ مىنجىنداڭنىڭكى مىللەت ۋەكىللىرىنىڭ سانىدىن كۆپرەك. ئۇنداقتا بۇ پرېزىدېنت بولغان لەي چىڭدې مەجلىستە بىر قارار چىقىرىش، مەيلى ئىچكى تاشقى سىياسەت ھەققىندە بىر قارار چىقىرىشتىمۇ قىينىلىدىغان بىر ئەھۋال بار ئەمدى. شۇنىڭغا بۇ سىياسەت جەھەتتىن بىر قىينچىلىق بولغانغا ئوخشاش، ئىقتىساد جەھەتتىنمۇ يەنە بەزى مەسىلىلەر بار، چۈنكى تايۋاننىڭ ئىقتىسادى مۇشۇ خىتاي بىلەن، ilip bağan ticaret bile, iqtisadi münasebetler bile bir küş kazanğandı. Nurgun devlet Xitay bile ticaret kısa ziyiniga ticaret kıldı ama Tayvan daim paydasıga қығанда ticaretini. bu hazırkı prezident Sayın Inven'ninki yani خىتاي بازىرىغا باغلىنىپ قالماي مۇشۇ جەنۇبىي شەرق ئاسىيا دەيدۇ ھىندىستان دەيدۇ بۇ يەرگە ئېچىلايلى بازارنى بۇ يەردە ئىزدەيلى ئۇنىڭدىن كېيىن ياۋروپا بازارىغا ئېچىلايلى ئامېرىكىغا ئېچىلايلى دېگەندەك بىر سىياسەتنى باشلىغان شۇنىڭغا بۇ ئىقتىسادىي تىجارىي جەھەتتىن بەلكى لەي چىڭدې نەتىجە ئالىدىغان ئىشلىرىنىمۇ قىلالايدۇ دەپ ئويلايمەن ئەمدى دىپلوماتىيە جەھەتتىن دەيدىغان بولساق ئەمدى يۈز نەچچە دەۋلەت بىلەن بولغان تەمسىلچىلىك مۇناسىۋىتىدىن پايدىلىنىپ دىپلوماتىيە سەۋىيەسىنى يۈكسەلتەلەيدۇ دەپ ئويلايمەن ھەمدە مەزمۇن جەھەتتىمۇ تولۇقلايدۇ دەپمۇ ئويلايمەن شۇنىڭغا دىپلوماتىيە جەھەتتىمۇ بىر ئۇتۇقلۇق قازىنالايدۇ دەپ ئويلايمەن خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە مۇسبەت بىر تەرەققىيات بولۇشى بىراز قىيىن دەپ ئويلايمەن، بىز بەلكى ھازىرقى مەۋجۇت بولغان ئەھۋالنى داۋام قىلىدۇ دەپ ئويلايمەن، يەنى بەكمۇ ناچارلىشىپ كەتمەيدۇ، بەكمۇ ياخشى بولۇپ كەتمەيدۇ، ئوتتۇرا ھال بىر شەكىلدە داۋام قىلىدۇ دەپ ئويلايمەن.
چەت ئەل ھۆكۈمەتلىرى يېڭىدىن پىرېزىدېنتلىققا سايلانغان لەي چىڭدېنى تەبرىكلەپ، بۇ قېتىملىق سايلامنى تەيۋەن دېموكراتىيىسىنىڭ بىر دەلىلى دەپ تەرىپلەشمەكتە ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى ئىلشات ھەسەنمۇ بۇ قاراشتىكى كىشىلەردىن بىرى بولۇپ بۇ ھەقتە كۆز قارىشىنى مۇنداق شەرھلىدى تەيۋەن دېموكراتىيە ۋە تەرەققىيات پارتىيىسىنىڭ نامزاتى لېي چىڭدېنىڭ پرېزىدېنت سايلىمىدا غەلىبە قىلىپ تەيۋەننىڭ يېڭى پرېزىدېنت بولۇشى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن بىر خۇش خەۋەر ۋە ياخشى بىر پۇرسەت. تەيۋەن گەرچە تەيۋەنلىكلەر ئۆزىنى بىز تەيۋەنلىك دەيدىغانلار ئاتمىش پىرسەنتتىن يۇقىرى بولسىمۇ مەنمۇ تەيۋەنگە بارغان تايۋانلىكلارنىڭكى ئۆزىنى مەن تايۋانلىك، خىتاي ئەمەس دېگىنىگە ھۆرمەت قىلىمەن. ھەقىقەتەن پەرقى بار. ئەمما لېكىن يېزىق، تىلدا ۋە كونفيۇژنىزم بۇ ئىدېئولوگىيە جەھەتتە يەنە خىتاي بىلەن تۇتىشى بار. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنداق بىر زېمىندا دېموكراتىيەنىڭكى تىرەپ تۇرۇشى، يىگىرمە ئوتتۇز يىلنىڭيازى سايلام بىلەن ھاكىمىيەت ئالمىشىشى، خەلقنىڭ بەھرىمەن، ئەمىن تۇرمۇشتا تەرەققىي قىلىپ ياشىشى، بېيىشى بۇ بىزگىمۇ ئۈلگە، دۇنياغىمۇ ئۈلگە، خىتايغىمۇ ئۈلگە. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئۆگىنىدىغان نەرسىلەر ناھايىتى جىق بۇ ئۆگىنىدىغان تەرەپتىن. ئەمدى بىز ئوخشاشلا تايۋانغا ئوخشاش، تايۋان بولسا خىتاينىڭ تەھدىتىدە. ھەيۋىسى ئاستىدا. بىز ئۇيغۇرلار بولساق، مىللىي قىرغىنچىلىق خىتاينىڭ تاپان ئاستىدا ئىڭراۋاتقان، ئۆزىنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان بىر مىللەت. ئەمما دۈشمىنىمىز ئورتاق. ئورتاق دۈشمەن بولغاندىن كېيىن، ئەلبەتتە، بىزگە جىق تەسىرى بولىدۇ. بۇ تەسىرلىرى، بىرىنچى، بىزنى قوللاش، بىزگە شارائىت يارىتىپ بېرىش، پۇرسەتلەر كەلگەن ۋاقتىدا ھەر خىل ياردەم قولىنى سۇنۇش. بۇنىڭغا بولۇپمۇ، مەسىلەن، بۇلتۇر قۇرۇلتاينىڭكى رەئىسى دولقۇن ئىسا ئەپەندىمۇ باردى تەيۋەنگە، يىغىنلارغا قاتناشتى، بۇرۇن كىرگۈزمەتتى دولقۇن ئىسانى، ھازىر كىرگۈزىدىغان بولدى. ئۇيغۇرلارمۇ جىق بېرىپ، ئۇ يەردە جىق پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ، جىق كىتابلار نەشر قىلىنىۋاتىدۇ ئۇيغۇرلار توغرۇلۇق خىتايچىدا. بۇنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن بىر پايدىلىق، ناھايىتى ياخشى بىر شارائىت. ئۇنىڭدىن كېيىن خەلقئارا ئۈچۈنمۇ سەھنىسىدىمۇ تەيۋەن بىر دېموكراتىيە بولۇشى بىلەن ئۇيغۇرلار بىلەن بىرگە تۇرۇش ۋە شۇ ئارقىلىق تەيۋەننىڭ مەسىلىسىنى ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تەڭ ئېلىپ بېرىش بۇ جەھەتلەردىمۇ جىق پايدىلىق بىر نەرسىلەر بولىدۇ، پايدىلىق بىر ئامىل بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئۇيغۇرلار ئۈچۈن بۇ يەنە بىر شارائىت دەپ چۈشەنسەك بولىدۇ.
ۋىليام دايكىر تەيۋەندىكى سايلام نەتىجىسى شى جىنپىڭنىڭ كۈچلۈك ۋە ھوقۇق مەركەزلەشكەن ھاكىمىيەتلەر خىتاي سىياسىي مەدەنىيىتىنىڭ يادرولۇق تارىخىي ئالاھىدىلىكى دېگەن تەشەببۇسىنىڭ خاتالىقىنى كۆرسىتىپ بەردى دېدى ئۇنىڭ قارىشىچە گەرچە شى جىنپىڭ مۇستەبىت ھاكىمىيەتنىڭ خىتاي تارىخىدا كۆپ ئۇچرايدىغان ئالاھىدىلىك ئىكەنلىكىنى تەكىتلىسىمۇ ئەمما تەيۋەن خەلقىنىڭ ئۆز رەھبەرلىرىنى ئەركىن ۋە دېموكراتىك ئۇسۇلدا سايلىيالىشى خىتاي مەدەنىيىتى بىلەن دېموكراتىيىنىڭ ماسلىشالايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىكەن قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى ئازۇما ئاياكو دېگەن ئەدەبىي تەخەللۇسى بىلەن ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنى بولۇپمۇ ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنى تەتقىق قىلىپ كېلىۋاتقان ياپونىيىلىك يازغۇچى ۋە تەتقىقاتچى خاگىتا رويكو خانىمنىڭ ئۇيغۇر شېئىرىيەت تارىخى ناملىق كىتابى يېقىندا ياپون تىلىدا نەشر قىلىنغان مەزكۇر كىتابتا ئۇيغۇر شېئىرىيەت تارىخى تەپسىلىي شەرھلەنگەن بولۇپ ئۇنىڭدا ئۇيغۇر كلاسسىك شېئىرلىرى ۋە ئۇلارنىڭ ۋەكىللىك ئەسەرلىرى تونۇشتۇرۇلغان شۇنداقلا ئۇيغۇر شېئىرىيەت تارىخىدىكى بەدىئىي ئۈلگىلەر نەزەرىيىۋى ئۇقۇملار ۋە ئىجادىيەت ئېقىملىرى مۇلاھىزە قىلىنغان شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر شېئىرىيەت تارىخىدىكى ھەر قايسى باسقۇچلارنىڭ تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشلىرىمۇ ئىزاھلاپ ئۆتۈلگەن

ئۆتكەن يىلى دېكابىردا ياپونىيەنىڭ فۇكوكا شەھىرىدىكى شۇكوشا نەشرىياتى ئۇيغۇر شېئىرىيىتى تارىخى ناملىق بىر ياپونچە كىتابنى نەشر قىلغان ئىگىلىنىشىچە شۇكوشا نەشرىياتى ئەدەبىي ۋە ئىجتىمائىي تېمىدىكى كىتابلارنى نەشر قىلىدىغان نەشرىيات بولۇپ يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇر تىبەت ۋە جەنۇبىي موڭغۇلىيەنىڭ تارىخى ئەدەبىياتى ۋە مەدەنىيىتىگە دائىر كىتابلارنىمۇ نەشر قىلىشقا باشلىغان ئىكەن مەزكۇر كىتابنىڭ ئاپتورى خاگىتا رېيكو خانىم ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر كلاسسىك ئەدەبىياتى، شېئىرىيىتى، تارىخى ۋە مەدەنىيىتىگە زور ئىشتىياق باغلىغان، شۇنداقلا بۇ ساھەدە ئىزچىل ھالدا تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان ياپونىيەلىك تەتقىقاتچىلارنىڭ بىرىدۇر. ئۇنىڭ بىر قانچە يىللىق تەتقىقاتى ۋە ئەجرى نەتىجىسىدە ئۇيغۇر شېئىرىيىتى تارىخى ناملىق بۇ كىتاب ئۆتكەن يىلى سەككىزىنچى دېكابىر كۈنى ياپون تىلىدا يورۇق كۆرگەن ئۇيغۇر شېئىرىيىتى تارىخى ناملىق بۇ كىتاب جەمئىي ئالتە بابتىن تەشكىل تاپقان. خاگىتا رېيكو خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، كىتابتا ئۇيغۇر شېئىرىيەت تارىخى تەپسىلىي شەرھلەنگەن، شۇنداقلا ئۇيغۇر شېئىرىيەت تارىخىدىكى بەدىئىي ئۈلگىلەر، نەزەرىيىۋى ئۇقۇملار ۋە ئىجادىيەت ئېقىملىرى مۇلاھىزە قىلىنغان. ئازۇما ئاياكو دېگەن ئەدەبىي تەخەللۇس بىلەن ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنى بولۇپمۇ ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنى تەتقىق قىلىپ كېلىۋاتقان يازغۇچى ۋە تەتقىقاتچى خاگىتا رېيكو خانىم رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى ئېلخەت ئارقىلىق قوبۇل قىلدى. ئۇ ئۇيغۇر شېئىرىيىتى تارىخى ناملىق كىتابنى يېزىشقا ئىلھام ۋە تۈرتكە بولغان ئامىللار ھەققىدە توختىلىپ مۇنۇلارنى بىلدۈردى.
كورونا ۋىرۇسى سەۋەبىدىن ياپونىيەدە كۈنلۈك تۈزۈمدە ئىشلىيەلمىگەن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارغا ياردەم بېرىش ئۈچۈن، ياپونىيەدىكى ئۇيغۇر پېشقەدەملەر ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى توكيودا ياپونىيە ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى فوندىنى قۇرغان ئىدى. شۇ مەزگىللەردە مەن ئۇلار بىلەن كۆرۈشۈپ، بۇنىڭدىن بەك تەسىرلەندىم. مەن ئالىيجاناب خىسلەت، ئېسىل پەزىلەت ۋە ئۇيغۇرلۇق روھىنىڭ ئۇلارنىڭ قەلبىدە ياشاۋاتقانلىقىنى چوڭقۇر ھېس قىلدىم.

مېنىڭ بىلىشىمچە، ھازىر ياپونىيەدە ياشاۋاتقان ياش ئەۋلاد ئۇيغۇرلار ئانا يۇرتىدىكى مەزگىلدە ئۇيغۇر تارىخى ياكى ئۇيغۇر ئەدەبىيات تارىخى قاتارلىق دەرسلەرنى ئوقۇش ئىمكانى بولمىغان. شۇڭا بىر ئۇيغۇر دوستۇم ماڭا مەن تەرجىمە قىلغان ئۇيغۇرچە كىتابلارنىڭ ئۇلار ئۈچۈن ئۆز خەلقىنىڭ كەلگۈسىنى كۆرەلەيدىغان بىر ئەينەك بولۇۋاتقانلىقىنى ئېيتقان ئىدى. مەن بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۇيغۇر شېئىرىيىتى تارىخىنى يېزىشنى قارار قىلدىم. چۈنكى مەن ھازىر ياپونىيەدە ياشايدىغان ئۇيغۇر ياشلىرى ۋە ياپونىيەدە چوڭ بولغان ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئۆز تارىخى ۋە ئەدەبىياتىنى توغرا تەرەپتىن بىلىشىنى ئارزۇ قىلىمەن.
ياپونىيەدە ياشاۋاتقان پەلسەپە پەنلىرى دوكتورى، پەلسەپە تەتقىقاتچىسى مۇختەرجان ئابدۇراخمان رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئۇيغۇر شېئىرىيىتى تارىخى ناملىق كىتابنى ئوقۇغاندىن كېيىنكى تەسىراتىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. مۇختەرجان ئابدۇراخمان خاگىتا رېيكو خانىمنىڭ ئۇيغۇر كىلاسسىك ئەدەبىياتى ۋە شېئىرىيىتى ھەققىدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان ياپونىيەدىكى ساناقلىق تەتقىقاتچىلاردىن بىرى ئىكەنلىكىنى بۇ خانىمنىڭ ئېسىل خاراكتېرگە ۋە تولىمۇ كەمتەر پەزىلەتكە ئىگە بىر ئىلىم ئادىمى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى ئۇ ئۇيغۇر شېئىرىيىتى تارىخى ناملىق بۇ كىتابنىڭ ياپونىيەدە نەشر قىلىنغانلىقى مۇناسىۋىتى بىلەن خاگىتا رېيكو خانىمغا بولغان ھۆرمىتىنى ۋە چەكسىز تەشەككۈرىنى بىلدۈردى ئۇنىڭ ئېيتىشىچە بۇ كىتابتا ئاپتورنىڭ بىر ئىلمىي تەتقىقاتچى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ قىممەت قاراشلىرى نۇقتىسىدىن ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تارىخىنى شەرھلىشى تولىمۇ قىممەتلىك ئىكەن ئۇيغۇر مىللىتىنىڭكى بىر پۈتۈن شېئىرىيەت تارىخى ھەققىدە، يەنى ئەڭ دەسلەپكى شېئىرلار بولغان ھون قوشۇقى، تېلى قوشۇقى، يەنى بۇ قوشاقلار يەنى ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنىڭكى ئەڭ دەسلەپكى نۇسخىسى شەكلىدە تونۇشتۇرۇلغان. ئاندىن كېيىن ئورخۇن، يېنسەي بويلىرىدىكى ئۈچ مەڭگۈ تاش، بولۇپمۇ تونيۇقۇق مەڭگۈ تېشى ئالاھىدە گەۋدىلەندۈرۈلگەن. يەنى ئۇيغۇرلارنىڭكى مەلۇم جەھەتتىن دۆلەت قارىشى ھەم بۇ كىتابتا ناھايىتى مەركەزلىك ئورۇنغا قويۇلغان دېيىش مۇمكىن. مېنى بەك تەسىرلەنگەن تەرىپى يەنى بۇ كىتابنىڭكى ھەر بىر قىسمىدا ئۇيغۇرنىڭ مىللىي غۇرۇرى، ئۇيغۇرچە روھ، يەنى مۇستەقىللىق ئېڭى ھەم بۇ كىتابتا ناھايىتى ئېنىق ئىپادىلەنگەن دېيىش مۇمكىن. بۇنىڭ ئىچىدە مېنى بىرئاز ئويلاندۇرغان بىر تەرەپمۇ بار بولدى يەنى بۇنىڭ ئارىسىدا بەزى ئەسەرلەر ئۇيغۇر شېئىرىيىتىگە تەۋە بولمىغان بەزى نۇقتىلار ئۇيغۇر شېئىرىيىتىگە تەۋە قىلىپ كىرگۈزۈلگەنكەن بولۇپمۇ مايترى سىمىت شۇنداقلا ئالتۇن يارۇق چاشتانى ئىلىك بەگ قاتارلىق ئەسەرلەر ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنىڭكى دائىرىسىدە كىرگۈزۈلگەن ئەلۋەتتە بۇ ساھەدىكىلەرنىڭكى بىلىشىمىزچە بۇ ئەسەرلەر شېئىرىيەتكە تەۋە ئەمەس. مايترى سىمىت ئەمدى بۇ بىر دىرامما. ئالتۇن يارۇق ئەمدى بۇ ھەم بىر بىر نەسرىي ئەسەر. بۇ زور ھەجىمدىكى. دېمەكچى بولغىنىم ئەمدى بۇ كىتابتا بەزى شېئىرىيەتكە تەۋە بولمىغان بەزى نۇقتىلار ئۇيغۇرلارنىڭ كلاسسىك ئەدەبىياتىنىڭكى مۇھىم بىر قىسمى تەرىقىسىدە كىرگۈزۈلگەن. ئەمما بۇ ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭكى ئالتۇن بىر دەۋرىنىڭكى نامايەندىسى شەكلىدە كىرگۈزۈلگەنكەن.
خاگىتا رېيكو خانىم ئالىي مەكتەپ مەزگىلىدە توكيو چەت ئەل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوردۇچە ئەرەبچە پارسچە ۋە تۈركچە كەسىپلىرىدە ئوقۇپ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئۈچىنچى يىلى ئەدەبىيات كەسپىدە ماگىستىرلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن سەككىزىنچى ۋە بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىللىرى پاكىستاننىڭ كاراچى ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوردۇ ۋە پارس كلاسسىك شېئىرىيىتى بويىچە ئوقۇغان ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇ ئۆزلۈكىدىن ئۇيغۇر تىلى ئۆگىنىشكە باشلاپ، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان تۆتىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بەشىنچى يىلغىچە شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى كەسپىدە ئوقۇغان. كېيىنچە ئۇيغۇر كىلاسسىك شېئىرىيىتى تەتقىقاتى بويىچە كۆپ تەرەپلىمىلىك ئىزدەنگەن ۋە بىلىم ئالغان. ئۇ يەنە ئۇيغۇر شائىرلىرىدىن ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنى ئۆگەنگەن، ئۇيغۇرلارنىڭ غەزەل، قوشاق ۋە رۇبائىيلىرىغا ئالاھىدە قىزىققان خاگىتا رېيكو خانىم ئۇيغۇر ئېلىدىكى مەزگىلىدە يەنە چاغاتاي تۈرك تىلىنىمۇ ئۆگىنىپ، ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر كىلاسسىك شېئىرىيىتى تەتقىقاتى ئۈچۈن ئاساس سالغان. ئۇ ياپونىيەگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىنىپ ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى ئابدۇرېھىم ئۆتكۈرنىڭ ئىز رومانىنى ياپون تىلىغا تەرجىمە قىلىپ ئۇنى قەھرىمانلارنىڭ كۆز ياشلىرى ئويغان ئۇيغۇر دېگەن نامدا نەشر قىلدۇرغان شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ئۇيغۇر ئون ئىككى مۇقامى يىپەك يولىدا ياڭرىغان مۇھەببەت ناخشىلىرى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى جەڭگىۋار شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ھاياتى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى تۇرغۇن ئالماسنىڭ ئۇيغۇرلار ناملىق كىتابىنى ياپونچىغا تەرجىمە قىلغان ئۇنىڭدىن باشقا ئۇ يەنە ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى غەزەپلەنگەن ئۇيغۇر روھى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئۇيغۇر زېمىنىدىكى مايترېيا ئېتىقادى ناملىق كىتابلارنى يېزىپ نەشر قىلدۇرغان مۇختەرجان ئابدۇراخمان ئەپەندى مەزكۇر كىتابنىڭ ئەڭ زور مۇۋەپپەقىيىتىنىڭ بىرى كىتابتا ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي ئويغىنىش ھەرىكەتلىرىنىڭ شېئىرىيەتتە قانداق ئىپادىلەنگەنلىكى ۋە قانداق ئىزچىللىقنى ساقلىغانلىقى ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى ئۇ بۇ خىل شېئىرىيەت ئەنئەنىسىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي ھەرىكەتلىرىگە قانداق تەسىر كۆرسەتكەنلىكىنى شەرھلەپ ئۆتتى بۇ ئەسەردە ئۇيغۇرلارنىڭكى ئويغىنىش ھەرىكىتى شېئىرىيەت شەكلىدە قانداق ئىزچىللىقنى ساقلىغانلىقى ۋە بۇنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي ھەرىكىتىگە قانداق تەسىر قىلغانلىقى، يەنى بۇ ئەسەردە ئىزچىل ئۇيغۇرلارنىڭكى دۆلەت قۇرغان مىللەت ئىكەنلىكى، دۆلەت ئۈچۈن كۈرەشكەنلىكى ۋە ھامان بىر كۈنى دۆلەت قۇرۇشقا بولغان ئىشەنچىسى ھەم بۇ كىتابتا تولۇپ تېشىپ تۇرۇپتۇ. چۈنكى بۇ كىتاب. تىكى ئوغۇزنامىدىكى ئوغۇز خاننىڭ دۆلەت قۇرۇش يولىدىكى ئېلىپ بارغان كۈرەشلىرى ھەم ئېنىق كۆرسىتىلگەن ھەمدە قۇتادغۇبىلىكتىكى بۇنىڭغا ئائىت مىسرالار ھەم كىرگۈزۈلگەنكەن. ئەلۋەتتە، ئۇيغۇر كىلاسسىك ئەدەبىياتى، يەنى كىلاسسىك شېئىرىيىتى دېگەن ۋاقتىمىزدا قاراخانلار دەۋرىدىن كېيىنكى دەۋرلەر، ئەڭ گۈللەنگەن دەۋرنى بەلكىم ناۋايى دەۋرى دېيىش مۇمكىن. بۇ ناۋايى دەۋرىگە قارىتا ناھايىتى نۇرغۇن شائىرلارنىڭكى شېئىرلىرى بۇنىڭغا كىرگۈزۈلگەنكەن، يەنى ئەلىشىر ناۋايىنىڭ تېكىستلىرى، لۇتفى، سەككاكى، ئاتايى، گادايى، ھەتتا بابۇر شاھ بابۇرنىڭ ئەسەرلىرى ھەمدە بۇنىڭدا ئون توققۇزىنچى ئەسىر ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ داڭلىق ۋەكىللىرىدىن بولغان موللا بىلال بىن موللا يۈسۈپنىڭكى ئەسەرلىرى ھەم بۇنىڭغا كىرگۈزۈلگەنىكەن. بۇ ئەسەر ھەقىقەتەنمۇ ئۇيغۇر شېئىرىيەت. تارىخىنىڭ بىر پۈتۈن جەريانى ئۇنىڭ قانداق قىلىپ بۈگۈنگە ئۇلانغانلىقى، يەنى ئەسەرنىڭ ئەڭ ئاخىرقى قىسمىدا ئابدۇقادىر جالالىدىننىڭكى يانارىم يوق دېگەن شېئىرى ھەم بۇنىڭغا كىرگۈزۈلگەن. مانا شۇنداق ۋاقىتتا ئۆزى گەرچە ياپونلۇق بولسىمۇ، ھەقىقىي بىر ئۇيغۇرنىڭكى روھى بىلەن، ئۇيغۇرلارنىڭكى مۇستەقىللىق ئېڭى بىلەن، ئۇيغۇرلارنىڭ مەنىۋى ئويغىنىش ھەرىكىتىنىڭكى مەنىسىنى، ماھىيىتىنى چۈشەنگەن بىر تەتقىقاتچى سۈپىتىدە يازغانىكەن. ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ سابىق رەئىسى ئىلھام مەخمۇت ئەپەندىمۇ خاگىتا رېيكو خانىمنىڭ ئۇيغۇر شېئىرىيىتى تارىخى ناملىق كىتابىنى ئوقۇغاندىن كېيىنكى ھېس تۇيغۇلىرى تەسىراتى ۋە بۇ كىتابنىڭ نەشر قىلىنىشىنىڭ ئەھمىيىتى توغرىسىدا ئۆز قاراشلىرىنى ئاڭلارمەنلەر بىلەن ئورتاقلاشتى بۇ كىتاب ياپونلۇقلارغىلا ئەمەس، بىزگىمۇ، ئۇيغۇرلار ئۆزىگىمۇ ناھايىتى ياخشى بىر ئەدەبىيات، شېئىرىيەت تارىخىمىزنى چۈشىنىش ئۈچۈن ناھايىتى قىممەتلىك بىر ماتېرىيال ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدىم. ئەمدى بۇ كىتابنى مۇشۇ ياپونىيەدىكى ئۇيغۇر قېرىنداشلارنىڭ چوقۇم قولىغا ئېلىپ ئوقۇپ چىقىشىنى ھەمدە بۇ كىتابقا كىرگۈزۈلگەن شېئىرلار ئارقىلىق ئۆزىمىزنىڭ تارىخىنى بىلىپ، چۈشىنىپ چىقىشىنى ئۈمىد قىلىمەن شۇ تەرەپلىرىدىنمۇ رىكو خانىمغا چىن قەلبىمدىن رەھمەت ئېيتىمەن رىكو خانىم ھازىرغا قەدەر بىزنىڭكى ئون ئىككى مۇقام ئۇيغۇرلار قاتارلىق نۇرغۇن كىتابلارنى تەرجىمە قىلىپ ياپونلۇقلارغا سۇندى ئەمدى بۇ قېتىم بۇ شېئىرىيەت ئارقىلىق بىزنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ روھىي دۇنياسىنى ياپونلۇقلارغا چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن ئىنتايىن كۆپ ئەجىرلەرنى سىڭدۈرۈپتۇ شۇڭلاشقا بۇنى ئەمدى مەن شەخسەن ئۆزۈملا رەھمەت ئېيتىپ ئۇيغۇر مىللىتى بۇ خانىمغا چوڭقۇر بىر رەھمىتىمىزنى بىلدۈرۈشنى ئارزۇ قىلىمەن.
خاگىتا رېيكو خانىم مەزكۇر كىتابنىڭ خاتىمە قىسمىدا خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدىن باشلانغان ئۇيغۇر رايونىدىكى زور تۇتقۇنى جەريانىدا يۈزلىگەن ئۇيغۇر يازغۇچى-شائىرلىرىنىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ۋە تۈرمىلەرگە قامالغانلىقىنى تىلغا ئالغان. شۇنىڭ بىر مىسالى سۈپىتىدە شائىر ئابدۇقادىر جالالىدىننىڭ يانارىم يوق ناملىق شېئىرىنى مەزكۇر كىتابقا كىرگۈزگەن. ئۇ مۇنۇ قۇرلار بىلەن ئۆز ھېس تۇيغۇسىنى ئىپادىلىگەن. پروفېسسور ئابدۇقادىر جالالىدىن ھازىر بەلكىم تۈرمىدە بۇ شېئىرنى ئاۋازلىق ئوقۇۋاتقاندۇ ھە؟ بۇ شېئىر گويا شائىرنىڭ روھىي دۇنياسىنى تۈرمىدىن سىرتقا ئاشكارا قىلغاندەك. ئۇيغۇرلارنىڭ ئارىسىدا يىللار بويىچە ھاياتىي كۈچىنى داۋاملاشتۇرۇپ كەلمەكتە. مۇختارجان ئابدۇراخمان ئەپەندى ئاخىرىدا ئاپتور خاگىتا رېيكو خانىمنىڭ كىتابنىڭ خاتىمە قىسمىدا ئوتتۇرىغا قويغان نۇقتىئى نەزەرلىرى توغرۇلۇق ئۆز قاراشلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى. بۇ ئەسەردىكى مىللىي روھ، مىللىي غۇرۇر، شۇنداقلا ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنىڭكى چوڭقۇرلۇقلىرى، شۇنداقلا يۈكسەكلىكلىرى مېنى ھەقىقەتەن تەسىرلەندۈردى. بۇ ئەسەر ھەقىقەتەنمۇ ئۇيغۇرلار شۇنداق بىر ۋاقىتتا كاتتا بىر سوۋغات دېيىشى مۇمكىن. بۇ خانىمدىكى تەتقىقات روھى، ئۇيغۇرلارغا بولغان مۇھەببەت، يەنى ئۇيغۇرلارنىڭكى ھازىرقى ئەھۋالىغا بولغان ھېسداشلىق، يەنى مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى ۋە ئۇيغۇر تىلىنى مائارىپتىن چىقىرىش قاتارلىق خىتاينىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇر ئۈستىدىن ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى، ئاسسىمىلياتسىيەسى، شۇنداقلا ئۇيغۇر مائارىپىنى، ئۇيغۇر تىلىنى، پۈتۈنلەي يوق قىلىش خاراكتېرىدە ئېلىپ بېرىۋاتقان خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىغا بولغان ئۆزىنىڭ كۈچلۈك غەزەپ نەپرىتى ھەم كىتابنىڭ خاتىمە قىسمىدا كۆرسىتىلگەن بۇنىڭدا ناھايىتى ئېنىق قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئۇيغۇر مائارىپىنى ئۇيغۇر تىلىدىن پۈتۈنلەي ئايرىپ تاشلاپ يۈز پىرسەنت خىتايچىلاشتۇرۇش سىياسىتىنى قوللىنىۋاتقانلىقى ھازىر ئۇيغۇر تىلىنىڭكى ئۇيغۇر نەشرىياتىنىڭ پۈتۈنلەي ئۆلۈك ھالەتكە كەلگەنلىكىنى كىتابنىڭ خاتىمە قىسمىدا ئەسكەرتكەن بۇ ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى نۆۋەتتىكى سىياسىتىگە بولغان ئۆزىنىڭ ناھايىتى قاتتىق نارازىلىقىنى ھەم ئىپادىلىگەن. تەرجىمىنىڭكى سۈپىتى ناھايىتى ياخشى چىققان، يەنى ياپون تىلىدا ناھايىتى ئاممىباب، چۈشىنىشلىك. يەنى ئادەتتىكى ئاددىي ئاۋام، يەنى ئادەتتىكى ئاۋام ياپون خەلقى بۇ كىتابنى ناھايىتى ئاسانلا ئوقۇپ چۈشىنەلەيدۇ ۋە ئۇيغۇرلارنىڭكى خىتايغا قەتئىي ئوخشىمايدىغان بىر مەدەنىيەت، ئەدەبىيات بولۇپمۇ ناھايىتى چوڭقۇر بىر شېئىرىيەت ئەنئەنىسىگە ئىگە، دۆلەتچىلىك روھىغا ئىگە ناھايىتى بۈيۈك بىر مىللەت ئىكەنلىكىنى بۇ ئەسەردىن ھەرقانداق ياپونلۇق ھېس قىلىشى مۇمكىن دەپ قارايمەن. زىيارىتىمىز ئاخىرىدا خاگىتا رېيكو خانىم ئۆزىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى تەتقىقات پىلانلىرى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى. بۇنىڭدىن كېيىن مەن ئۇيغۇر خەلق قوشاقلىرىنى تەتقىق قىلماقچىمەن. ئۇيغۇر خەلق قوشاقلىرى تولىمۇ قىزىقارلىق بىر تېما. ئۇنىڭدىن باشقا مەن يەنە مەن قىزىقىدىغان بىر قىسىم ئۇيغۇر شائىرلىرىنىڭ ئېسىل شېئىرلىرىنى ياپونچىغا تەرجىمە قىلىشنى خالايمەن. مەسىلەن، ھازىر خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرىغا سولانغان ئۇيغۇر شائىر-يازغۇچىلاردىن پەرھات تۇرسۇن، ئادىلجان تۇنىياز، ئابدۇرېشىت ئېلى، گۈلنىسا ئىمىن، ئابلەت ئابدۇرېشىت بەرقىيلەرنىڭ شېئىرلىرىنى تەرجىمە قىلىپ نەشرگە تەييارلاش پىلانىم بار. پروگراممىنى تەييارلىغۇچى، شادىيە. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.